ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook
ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນໄປຊ້າກວ່າແຜນການທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ແຕ່ທາງການສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍຍັງມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າຈະສຳເລັດໄດ້ໃນເດືອນຕຸລາປີ ນີ້ 2021 ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 61,000 ຄົນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຮ່ວມດ້ວຍຄົນຊະລາ ແລະ ພິການເຖິງ 18,000 ຄົນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບົ່ງວາງຈຸດເປົ້າໝາ ຍໄວ້ວ່າຈະສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ສຳເລັດ 61,000 ຄົນ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້

ແມ່ນວ່າຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກັບການສຶກສາຂັ້ນສູງແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເບ້ຍ JobKeeper Sarah Roberts ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການກຳມະບານການສຶກສາ National Tertiary Education Union ເວົ້າວ່າ ວຽກເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 17,500 ວຽກ ສູນເສຍໄປແລ້ວໃນຂະແໜງກາ ນສຶກສາ ທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນກັບງົບປະມານເກີນໄປທີ່ໄດ້ມາຈາກຄ່າເຕັມສ່ວນຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ໃນເວລານີ້ ມີການບົ່ງວາງລະບົບການສຸຂະພາບແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ແລ້ວ ໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ຢູ່ນະທີ່ www.sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື